ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ທ່ານຮູ້ຈັກວິທີການເພື່ອຫາເອົາວີຊາ Post Studies Work Visa ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຫຼື ບໍ່? ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຄືລັດຖະບານ Scott Morrison ຜ່ອນຄາຍກົດເກນການຮ້ອງຂໍ ແລະ ກົດເກນກ່ຽວກັບວີຊາສຳລັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດແລ້ວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າອົດສະເຕຣເລຍຈະເປັນດິນແດນລ ະດັບເອກ ທີ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາດັ່ງກ່າວຈະມາຮ່ຳມາຮຽນ ບັດນີ້ ໂດຍມີວີຊາຊະນິດ Temporary Graduate Visa ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມີໂອກາດຍືດເຍື້ອເຖິງການໄດ້ຢູ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດົນນານຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຈະມີ ຄວາມປະສົບການກັບວຽກງານ ແລະ ພິຈາລະນາເບິ່ງວິທີທາງ ເພື່ອຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ວີຊາຊະນິດ Post Studies of the Temporary Graduate Visa ທີ່ຮູ້ກັນໂດຍສັ້ນໆວ່າ Subclass 485 Visa ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນການສຶກສາອົດສະເຕຣເລຍຂັ້ນອຸດົມສຶກສາ ຄື Australian Tertiary ຢູ່ໃນອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ ແລ້ວຫາເອົາຄວາມປະສົບການໃນດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບການສຶກສານັ້ນ

ຈາກການຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ 485 ວີຊາ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ຈາກການຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ອາລີສ ຫວັງ ກໍເວົ້າວ່າ There are two categories of regional area, one is called regional centre

ແລະ ກົດເກນວີຊາສຳລັບທັງໝົດຂອງວີຊາ 485 ເພື່ອຊົດຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍການຕ້ອງຫ້າມໄປມາຕ່າງໆ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ານ Neera Shrestha ນາຍໜ້າການເຂົ້າເມືອງຂອງບໍລິ ສັດ Neel Consultancy ເວົ້າວ່າ ກ່ອນເດືອນກຸມພາປີ 2020 ຜູ້ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ 485 ວີຊາ

continuously in a regional center ເຫັນວ່າ ວີຊາ Post Studies Work Visa ອັນທີ 2 ເປັນແຮງຈູງໃຈອັນສຳຄັນສຳລັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ 485 ວີຊາອັນທີ 2 ຈຳຕ້ອງຮຽນຈົບການສຶກສາຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນຊົນນະບົດອົດສະ ຕຣາລີ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຳຕ້ອງຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ

the um four eight five visa can be granted for ເຂດຊົນນະບົດອົດສະຕຣາລີ ປະກອບດ້ວຍທຸກຫົນແຫ່ງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຍົກເວັ້ນນະຄອນ Melbourne Sydney ແລະ Brisbane ສເຣທາ ກໍເວົ້າວ່າ ໂຕເກງຂອງການຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ Post Studies Work Stream Visa ສາມາດເອົາສ ະມາຊິກໂດຍກົງຂອງຄອບຄົວມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຂໍເອົາສິດທິການເຮັດວຽກເຮັດການ ຫຼັກໆແລ້ວ ທ່ານ ສເຣທາ ເຮັດວຽກເຮັດການກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າ ງປະເທດ ທີ່ມາຈາກປະເທດເນປານ ອິນເດຍ ບັງກະລາເທດ ແລະ ປາກິສະຖານ ທ່ານ ສເຣທາ ເວົ້າວ່າ
And the reason this the graduate visa was introduced, we call it temporary visa, is a pathway to permanent visa so uh I believe this is a very very good incentive ພວກເຫຼົ່ານີ້ ບາງຄົນພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງການໄປຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາລີ ຍ້ອນວ່າມັນອາດເປັນການຊົດຊ່ວຍແນວທາງທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ກິນຢູ່ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ຢ່າງຖາວອນ ວີຊາອື່ນ Graduate Visa Stream ແມ່ນໃຊ້ການໄດ້ຄືມີອາຍຸສຳລັບ 18 ເດືອນ ວິຊາຊີບທີ່ເຮົາບົ່ງບອກຈຳຕ້ອງມີຢູ່ໃນລາຍຊື່ວິຊາຊີບທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີການພິຈາລະນາເບິ່ງວິຊາຊີບທີ່ເ ຮົາຕ້ອງຜ່ານ ຄືຖືກຮັບຮູ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ